ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ມີໂຄງການຕ່າງໆ ມາກມາຍ ສະໜັບສະໜູນຄ້ຳຈູນຊາວໜຸ່ມຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາລີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາໂຮງຮຽນຢູ່ຕໍ່ໄປ ຄືບໍ່ໃຫ້ ພວກເຂົາເຈົ້າ fall to the cracks ອັນໝາຍຄວາມໄດ້ວ່າ ບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າມີບັນຫາທີ່ຈະຕິດຕາມມາ ອົດສະເຕຣເລຍມີໂຄງການອັນໜຶ່ງທີ່ຮຽກວ່າ NRL School to Work Scheme ໂຄງການນີ້ນັ້ນ ເຈາະຈົງໃສ່ຊາວໜຸ່ມຄົນພື້ນເມືອງອົດສະເ ຕຣເລຍ ທີ່ມີຄວາມສຳເລັດຫຼາຍຢູ່ແລ້ວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະມີຄວາມສຳເລັດຢ່າງສູງສົ່ງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ ຍານາງ ລີເນຍ ວິລລຽມສ໌ ເປັນໄວລຸ້ນຄົນພື້ນເມືອງອົດສະເຕຣເລຍ ທີ່ມີຄ ວາມສຳເລັດຫຼາຍ ແລະ ໂຄງການດັ່ງກ່າວຊົດຊ່ວຍຍານາງມີຄວາມສາມາດເລືອກເອົາ ການຮຽນຂັ້ນສູງຂັ້ນມະຫາໄລເຖິງສາມແຫ່ງ ກ່ອນທີ່ຍານາງຈະຮຽນຈົບການສຶກສາຂັ້ນ HSC ໃນການມອງເບິ່ງຂັ້ນຕົ້ນ ເຮົາອາດຄິດວ່າ ວິລລຽມສ໌ ອາຍຸ 17 ປີ ບໍ່ຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍນັກ ຍານາງໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍສີ່ອັນ ທີ່ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນລາງວັນໃນດ້ານກິລາ ແລະ ການຮຽນ ແຕ່ກະທັ້ງມີຄວາມສຳເລັດຫຼາຍກໍຕາມ ຍານາ ງຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະເວລານີ້ Williams ເວົ້າວ່າ ໂຄງການນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຊົດຊ່ວຍຫຼາຍແທ້ໆ ວ່າ ສິ່ງທີ່ຍາກຊາທີ່ສຸດກ່ຽວກັບ HSC ໂດຍທີ່ມີໂຄໂ ຣນາໄວຣັສ ທີ່ບໍ່ໃຫ້ແຕະຕ້ອງກັນ ຢູ່ຫ່າງກັນ 1 ແມັດເຄິ່ງ ແລະ ສິ່ງທີ່ຍານາງມັກຊອບກ່ຽວກັບ Shaun Humphreys ແມ່ນທີ່ເຮົາສາມາດຢືດຢື້ເຖິງລາວໄດ້ໃນທຸກຫົນແຫ່ງ ແລະ ໃນທຸກເວລາ ໂດຍໃຊ້ Zoom Call ເປັນວິທີການ ມັນອັດສະຈັ ນ ແລະ ມັນເປັນເວລາອັນຍາກຊາສຳລັບພວກເຮົາ ແລະ ມັນແມ່ນທີ່ພວກເພິ່ນເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈຫຼາຍ ແລະ ພວກເພິ່ນເຄົາລົບນັບຖືນັ້ນ ດ້ວຍເຫດນີ້ ໃນໄລຍະ HSC ພວກເພິ່ນຊ່ວຍພວກຍານາງຜ່ອນຄາຍແດ່ ແຕ່ພວ ກເພິ່ນກໍຍັງຊົດຊ່ວຍພວກຍານາງຈາກທາງໄກ ແລະ ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຍານາງມັກຊອບກ່ຽວກັບໂຄງການນັ້ນ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ Shaun Humphreys ແມ່ນວ່າ ຍານາງ Williams ສາມາດໄດ້ໂອກາດເລືອກໄປຮ່ຳໄປຮຽນຢູ່ສາມມະຫາ ໄລ ທີ່ໃນນີ້ຂຶ້ນກັບຜົນການສອບເສັງ HSC ຂອງຍານາງເອງ ທີ່ຍານາງຫວັງວ່າຈະເປັນຜູ້ຊ່ວຍແພດເດັກ Pediatric Nurse ທ່ານ Shaun Humphreys ເປັນຜູ້ຈັດການຂອງໂຄງການ NRL School to Work Scheme ໃນວຽກງານກັບນັກຮຽນນັກສຶກສາ ທ່ານກໍຊົດຊ່ວຍພ ວກເຂົາເຈົ້າພົວພັນກັບຄົນພື້ນເມືອງ Australia ດ້ວຍ ສຳລັບຍານາງ Williams ແລ້ວ ນີ້ເປັນບົດບາດອັນສຳຄັນແທ້ໆ ຈາກການທີ່ຍານາງພົວພັນກັບຄົນ Aboriginal ແມ່ນໂດຍຜະຜ່ານພໍ່ຂອງຍານາງ ທີ່ຍານາງບໍ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນດຽ ວກັນອີກແລ້ວ ຄືອອກໄປຈາກບ້ານເຮືອນແລ້ວວ່າເຖາະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານ Humphreys ຊົດຊ່ວຍຍານາງ Williams ຮຽນຮູ້ການເປັນຄົນພື້ນເມືອງ Australia ໂຄງການນັ້ນເຈາະຈົງໃສ່ການຊົດຊ່ວຍນັກຮຽນຄົນພື້ນເມືອງ Australia ທີ່ມີຄ ວາມສຳເລັດຫຼາຍ ແລະ ທີ່ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ຈະສຳເລັດຕື່ມອີກໃນດ້ານການສຶກສາ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳ ບັດນີ້ຍານາງວິນລຽມສ໌ ເດີນກ້າວໄປສູ່ການຈະສຳເລັດຄວາມໃຝ່ຝັນຂອງຍານາງ ຄືເປັນຜູ້ຊ່ວຍແພ ດຊ່ວຍໝໍເດັກນ້ອຍ ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະຖືກລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍສະໜັບສະໜູນຄ້ຳຈູນຢູ່ຕໍ່ໄປອີກ 3 ປີ ນີ້ແປວ່າຄົນພື້ນເມືອງອົດສະເຕຣເລຍຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ